سجين هڪڙو هيٺيون درجو آهي. عليين ان جي مقابلي ۾ انتهائي مٿيون درجو آهي. يشهده المقربون و مقرب اتي هي ڪتاب مرقوم اهو به دفتر واضح آهي هڪڙو. حاضر ٿيندا آهن ان تي مقرب فرشتا، الله جا واهن.

يسقون من رحيق مختوم پياريو ويندو انهن کي شراب رحيق مختوم مهر لڳل معنيٰ بلڪل مضبوط محفوظ جنت جي مهرون لڳل هونديون انهن تي اتان جي صاف الله تعاليٰ پنهنجي قدرت سان انهن کي تيار ڪيو آهي ختامه مسڪ مهر هوندي مشڪ جي هتي مهر لڳندي آهي ڪنهن ميڻ ميڻ جي مٽي جي

گهرن ڏي خوش خوش ٿيندڙ ڳالهيون ٺاهيندڙ يعني خوش طبعي ڪندا مسلمانن تي عيب ڪڍندا پنهنجي عيش آرام تي مفتون مغرور ٿي اچي گهر ۾ چوندا ته اسان جا عقيدا ۽ خيالات درست آهن فڪهين معنيٰ خوش ٿيندڙ ڳالهيون بڻائيندڙ واذا راو واذا راوهم جڏهن ڏسن پيا انهن کي، قالوا ان هؤلاء لضالون، چون پيا هي آهن گمراهه. نيڪن کي، ڀلن کي، انهن کي چون ٿا انهم منحرفون عن الحق، اهي حق کان ڦريل آهن. ڀلن ماڻهن کي چون، وما ارسلوا عليهم حافظين، نه موڪليا ويا انهن تي اهي نگهبان ڪري، اهي نگهبان ته ڪونه انهن جا، شاهد ته نه آهي انهن جي هدايت جا ضلالت جا رهبر. پر اهي گمراهه خود نيڪن جي مٿان ايتري قدر چڙهائي ڪن،

بيوقوف، خسيس قسم جا ماڻهو دنيا جي شين تي ڪري پيا، هيڏي نفيس سامان، دائمي ابدي نعمتن، جنت جي عزت کي انهن ڦٽو ڪري ڇڏيو، دوزخ جي دائمي عذاب ۾ مبتلا ٿيا، پوء ان تي هو خوش ٿيندا، کلندا، چوندا، الله اسان کي توفيق ڏني. علي الارائڪ ينظرون، تختن تي ويٺا هوندا. هل ثوب الڪفار ما ڪانوا يفعلون. بيشڪ بدلو ڏنو ويو ڪافر کي ما ڪانوا يفعلون جو اهو جيڪي ڪندا هئا تنهن جو بدلو ڏنو ويو انهن کي معنيٰ ڪافر کي سندس ڪردار جو ڪئي جو نتيجو نڪتو تڏهن هاڻي اهو قابل مضحڪ ٿي پيو آهي ڪيئن ٿي پيو هل ثوب بمعنيٰ جوزي قد جوزي الڪفار ما ڪانوا يفعلون هتي سورت پوري ٿي، تطفيف، انهي ۾ معلوم ٿيو ته انسان پنهنجي ذاتي غرضن تي ٻئي انسان جي جي حق کي لٽيندڙ ۽ ان جي عظمت کي وڃائيندڙ شخص ٿئي ٿو جڏهن خود غرض آهي انهن جي لاء الله تبارڪ وتعالي ايڏي سزا ٿو رکي انشقاق هن ۾ به قيامت جو بحث آهي اڪثر هن ۾ قيامت جا بحث آهن عقيدو آخرت جو بعث بعد الموت جو

جيڪي اندر جو هن جي پيٽ ۾ پيل آهن، سون، چانديون، جواهرات، هي سڀ بلائون، هي تيل ٻيل جيڪي ڪڍن ٿا، هي سڀ يا مردا نڪري ٻاهر ٿي پوندا، زمين خالي ٿي ويندي. جن جن شين جو تعلق ٻانهن جي اعمال سان آهي، اهي مجازات جي لاء ٻانها کڙا ٿيندا، باقي ٻيون شيون فنا ٿي وينديون. زمين جو حليو ائين پيو هلي. حديث پاڪ ۾ اچي ٿو، نبي سائين جن فرمايو آهي ته قيامت جي ڏينهن انهيء زمين کي،

اهي ڏيندو، ڇو ته دنيا جي اندر جن عيش ڪيا ها، آرام ڪيا ها، انهن ته نعمتون کاڌيون. غرباء، مساڪين، فقراء ويچارا جن کي ڪا خبر به ڪانهي انهن نعمتن جي، رب تعاليٰ پنج سؤ ورهيه انهن غريبن کي جنت ۾ اڳي موڪليندو. جيستائين لذتن ۽ نعمتن ۽ عيشن وارا پهچن تيستائين الله تعاليٰ اها ٽڪڙي انهن کي کارائيندو، معنيٰ نه انهن جي دنيا وئي نه آخرت وئي. دنيا ۾ جيڪا شيء آهي سا زمين منجهه ماڻهو مٽيون ٿا کائين. الله تعاليٰ ان منجهه اعليٰ درجي جي هڪڙي سٺي صاف، نقية بيضاء، فرمائن ٿا ته اها ٽڪڙي هڪڙي ڪندو، جيڪا انهن کي کارائي ڇڏيندو. هاڻي انهن جي ڄڻ دنيا به لڌي آخرت به لڌي. ۽ اميرن ماڻهن يا انهن ماڻهن جيڪا دنيا لڌي سا دنيا ۾ جي چڱا ڪم ڪيون ته پنج سؤ ورهيه پوء ويندا. اهو فرمايو رسول الله صلّي اللّٰه عليه وسلّم. القت ما فيها و تخلت اڇلي ڇڏيندي اها شيء جيڪا ان ۾ آهي خالي ٿي ويندي واذنت لربها وحقت ۽ ٻڌندي پنهنجي رب جي لاء ۽ حقدار ڪئي وئي آهي اطاعت جو يا ايها الانسان اي انسان اي آدمي انڪ ڪادح تون آهين ڪدح ڪندڙ معنيٰ تڪليف دنيا جي طلب ۾ مجد جد ڪندڙ، محنت ڪندڙ، ڪادح ڪدح چئبو آهي تڪليف کي، بيشڪ تون آهين، بيشڪ تون ڪادح آهين اليٰ ربک، پنهنجي رب جي طرف پهچڻ ۾، ڪدحا تڪليف ڪندڙ، فملاقيه، پوء هلي ملندين انهيء رب سان. معنيٰ، اهو وقت اچڻ وارو آهي، رب تائين پهچڻ ۾ هر هڪ آدميء کي پنهنجي استعداد مطابق مختلف قسم جو جدوجهد ڪرڻو پوي ٿو. ڪوئي انهي جي اطاعت ۾ محنت ۽ مشقت ٿو ڪري، ڪوئي بدي ۽ بي فرماني، ڪو خير ۽ برڪت جي پاسي، ڪو شر ۾ مبتلا، ڪو طرح طرح جون تڪليفون سهي، پر دين جي پاسي ڏي هلي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي، اي انسان! تون پنهنجي رب جي راهه ۾ تڪليفون ڪندڙ آن ڏاڍيون تڪليفون ڪندڙ، فملاقيه پوء هلي تون ملندين رب سان. پوء ملڻ کان بعد ڇا ٿيندو؟ جهڙي راهه ۾ تو تڪليف سٺي هوندي، نيڪيء ۾ يا بديء ۾.

هيو اتي پنهنجي اهل ۾ پيش آيو معنيٰ گذريل زماني ۾ معنيٰ هيء جيڪو انسان ڪدح ڪيو، محنت ڪئي ان محنت جو نتيجو ٻنهي پاسن منجهان ڪو هڪڙو پاسو انسان کي ملي ٿو پوء جهڙي نيت رکي ۽ عمل ڪري الله تعاليٰ فرمائي ٿو ڪلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربڪ وما ڪان عطاء ربڪ محظورا اسان جي مدد ٻنهي ڌرين سان آهي نيڪي ۾ ڪو هلي تڏهن به رستو کليل آهي برائي ۾ ڪو هلي تڏهن به دڳ کليل آهي. سامان سارو موجود آ جهڙو اختيار ڪري جهڙي طرف هلي انه ظن بيشڪ اهو ڀائيندو هو ان لن يحور حور چئبو آهي موٽڻ کي حور موٽڻ ويندڙ موٽي هاڻي غور آ هتي دنيا ۾ سو الله تعالي هن کي فرمائي

اشتمل عليٰ کل شيء، جنهن شيء جي مٿان شامل ٿي وڃي ته انسان جي زندگي بمنزله ڏينهن روز روشن جي آهي. پوء جڏهن سڪرات ۽ ايندس ته ڄڻ هن جي اها سرخي آهي شام جي شفق آ. ان کان بعد جڏهن ساهه نڪري ويو ته قبر جي ڪارنهن اٿس هاڻي، والليل وما وسق، تشبيهه آهي. الله ٿو فرمائي، مان قسم ٿو کڻان شفق جو ۽ رات جنهن وقت ۾ ڍڪي ٿي ۽ اها شيء جنهن کي ڍڪي ٿي رات ۽ اها جنهن شيء کي رات ڍڪي ٿي. والقمر ۽ چنڊ جو قسم آهي اذا تسق جڏهن پورو ڀرجي ٿو وڃي معنيٰ چوڏهين تاريخ جو ٿي وڃي مڪمل ٿي پوي لترڪبن طبقا عن طبق ته ضرور ضرور توهان چڙهندؤ ڏاڪي هڪڙي کان ٻئي ڏاڪي ڏي طبقا ڏاڪي کان عن طبق ڏاڪي ڏانهن معنيٰ تنهنجي زندگي جا ڏاڪا توهان کي گذارڻا آهن گذاري به آيا آهيو ڪيترا ننڍڙائپ کان وٺي

ڪافر ايمان نٿا آڻن حالانڪ ڄاڻن ٿا ته آخرت به آهي اذا قرئ عليهم القرآن جڏهن قرآن هنن تي پڙهجي ته لا يسجدون سجدو نٿا ڪن الله جي قرآن ٻڌڻ کان پوء جاتي رب تعالي حڪم ڪيو سجدي جو سجدو نٿا ڪن هتي خود سجدو آهي جيڪڏهن پنهنجي عقل کان دريافت ڪن ها تڏهن به هنن کي خبر پئي ها

سو عذاب دردناڪ جي ڪهڙي خوشخبر آهي؟ استهزاء واري جو. جنهن طرح هي دين سان استهزاء ڪندا هئا، تيئن الله تعاليٰ عذاب جي خوشخبري ٿو هنن کي ڏئي. الا الذين آمنوا باقي اهي شخص جن ايمان آندو ۽ نيڪي جا ڪم ڪيا لهم اجر غير ممنون تن کي اجر ملندو اڻ کٽ جو نه کُٽي يڪو هجي مقطوع غير مقطوع اجر ايڏو ملندو جنهن جي ڪا انتها ڪانهي. انشقاق پوري ٿي. بروج، سورة بروج اها مڪي ۾ نازل ٿي آهي. مؤمنن جون تڪليفون ۽ اذيتون انتها تي پهچي ويون. ايتري قدر جو حضرت بلال وغيره انهن کي ڳچين ۾ رسا وجهي گهلڻ ۽ تڪليفون ڏيڻ، حضرت عمار کي ٻڌي پاڻيء ۾ ٻوڙڻ، وري باهه ۾ سيڪ ڏيڻ ۽ ان سان غلط لفظ ڳالهائڻ جي لاء ڪوششون ايڏيون مصيبتون. گناهه ڪهڙو هو؟ صرف نيڪي ايمان جي ظاهر ڪرڻ ته اسان ايمان آندو آهي، انهيء تي نفرت. رب تعاليٰ هنن جي تسلي لاء هڪڙو واقعو ٿو پراڻو پيش ڪري. فرمائي ٿو ته توهان جي انهن تڪليفن کي وڏو رنگ آ. جيئن هڪڙي واقعي رنگ لاتو، هزارين ماڻهو مسلمان ٿي ويا، ايئن توهان جي دين ۾ به ماڻهو توهان جي تڪليفن کي ڏسڻ کان بعد مؤمن ٿيندا، ڀڄندا نه پوئتي، تيئن ايماندار ٿيندا. هن سورت جو خلاصو اهو آهي. معنيٰ، رب تبارڪ و تعاليٰ جيڪڏهن ڪنهن مسلمانن کي تڪليف ڏئي ٿو ته ان تڪليف جي مقابلي ۾ وري امت جي لاء آساني ٿئي ٿي. والسماء ذات البروج قسم آهي آسمان جو جيڪو برجن وارو آهي. آسمان ۾ درجا ۽ برج رکيل آهن، حصا رکيل آهن. رب تبارڪ و تعاليٰ انهن جو قسم ٿو کڻي. سج هڪ سال ۾ انهي مدت کي پورو ٿو ڪري.

ڏينهن واعدي وارو اچي ويندو. معنيٰ اها ٿي پئي، والسماء ذات البروج منجهان انهيء گردش ۽ آسمان جي طرف توجهه ڏياريو ويو آهي. اهي توهان جا روزمرهه رات ڏينهن کٽندي کٽندي آخر واليوم الموعود شاهدي يا ڏينهن موعود جي واعدي ڪيل ڏينهن اچي ويندو. شاهد الله تعاليٰ مشهود ماڻهو هو حاضر ۽ ناظر هيئن محضور منظور. رب تعاليٰ جي آڏو سڀ توهان حاضر آهيو.

جمعي جو ڏينهن به سڀني ڏينهن ۾ حاضر ٿو ٿئي، سڀني ملڪن ۾ وڃي ٿو. اهڙي طرح سان رب تبارڪ و تعاليٰ اهي جيڪي قسم کڻي ٻڌايا، ان قسم جي قسم کي جواب قسم سان مناسبت هيء آهي ته، سڀ کان رب تبارڪ و تعاليٰ مالڪ آ، مڪان ۽ زمان جو صاحب آ، ۽ اهو مالڪ الملڪ خالق الڪل آ. مخالفت ڪرڻ وارو مستحق آهي عذاب جو، انهن تي عذاب اچي ويندو. قتل اصحاب الاخدود، تباهه ٿيا اهي اصحاب الاخدود. هڪڙي معنيٰ اها آهي ان جي، معنيٰ جن ماڻهن ماڻهن کاهيون کوٽيون هيون، آخر اهي تباهه ٿي ويا. النار ذات الوقود اها باهه هئي هڪڙي وڏي ٻارڻ واري، کاهيون کوٽي، ڪاٺيون وجهي، وڏا ڀڀڙ ٻاريون، پوء ماڻهن کي اندر ويا اڇليندا. اهي شخص جن الله جو نالو ٿي ورتو، ڪيئن ٿي پيو معاملو؟ معنيٰ اهي ملعون ۽ مغضوب ٿيا. اهي ماڻهو جن ايڏيون وڏيون وڏيون خندقون کوٽي، باهه ٻاري اندر ماڻهن کي اڇليو. تفسير وارن اصحاب الاخدود جي متعلق گهڻا واقعا لکيا آهن. ترمذي شريف ۾ به اچي ٿو. اهڙي طرح صحيح مسلم ۾ به روايت آهي. مطلب خلاصو هي آهي ته پهرين زماني ۾ هڪڙو بادشاهه هو ڪافر. ان وٽ هڪڙو استاد رهندو هو جادوگر. اڳي بادشاهه مڙئي ساحرن جي طريقي تي موت جو وقت جڏهن قريب ٿيو انهيء ڪراڙي جو جادوگر پوڙهي جو بادشاهه کي چيائين ته مان کي ڪو هڪڙو اهڙو ٻار ڪو هوشيار ڏيو ذهين هجي جنهن کي مان پنهنجو علم سيکاريان ته جيئن توهان کي وقت به وقت اهي ڳالهيون پيو ٻڌائي جادوگر ستارا انهن جي گردش حساب زائچا رفتارون قسمتن جا بيان اهي جيڪي ڪندا آهن اهي ماڻهو پامسٽ وارا اهڙي قسم جو ڪو ماڻهو هو. اهي ڳالهيون ڪيتري قدر آهن سو اهو مسئلو اصلي هڪڙو خاص ٿوريء ڳالهه سان واسطو ٿو رکي. اها هيء ته دانيال عليه السلام کي رب تعاليٰ اهڙي دور ۾ نبي ڪري موڪليو جنهن وقت ۾ ماڻهو ان ستاره پرستي ڏي متوجه هيا ۽ ان جي تاثيرات کي حاصل ڪرڻ جي لاء محنتون ڪندا هئا. دانيال عليه السلام کي الله تعاليٰ اهو علم ڏنو. انهي علم جي نتيجي ۾ انهن جو ستارن کان رخ ڦري دانيال عليه السلام جي تبليغ ڏي آيو ۽ انهي کي اهو علم وڏو هو ۽ اهي جيڪي وقت جا حالات ۽ نزاڪتون هيون ۽ دور گردش ۽ ستارن جا برجن سان آمها سامها محاذات هيا تنهن وقت ۾ جڏهن علم لٿو ته هيا اهي پوء جهڙو جو حڪم ڪر ته فيصلو ڪر ته پورو جيئن هاڻي سج جنهن وقت تي بيٺو آهي اهو وقت هن جو هن مهل پورو آهي

چنڊ جي روشني، ستارن جي چمڪ، اهي انساني تقادير تي پون ٿا. انهيء کي ڳولي مطابقت ۾ لهي ۽ انهيء طرح سان هتي ڪردار ماڻهو ڪري ته ڄڻ هن جو عمل انهيء تقدير جي تفسير بڻجي پيو. اهو آهي اصل مسئلو. سو دانيال عليه السلام ڀيري اهو علم مستقل لٿل هو. تنهن تبليغ ڪئي. هلندي هلندي پوء سليمان عليه السلام جي دور تائين اهو چڱو علم هو ان کان پوء اهو علم آهستي آهستي جيئن محاذات آهي ڏسو هي آڱريون هڪ ٻئي جي ڀرسان هاڻي اهڙي طرح جيڪڏهن ڪا شيء لهندي ته هن آڱرين ۾ هلي ايندي پر هيئن جيڪڏهن ٿي پوي ته ٽڪرجي پوندي. ائين تقادير ماڻهن جي حساب سان ائين ٽڪرجي پيا تنهنڪري خير فيصلا غلط ٿيا حساب جا. هن وقت ۾ جيڪو علم انهي قسم جو آهي بسا اوقات ٽڪريل آ. نبي سائين جن فرمائن ٿا من وافق خطه خطه صدق پر جنهن جو اڄوڪو ليڪو ۽ حساب دانيال عليه السلام جا سان اتفاقن ڪو موافق ٿي ويو ته صحيح آ نه ته برو آ. اتفاقيات تي وڃي اهو لڳو تنهنڪري انهي کي ختم ڪيو.

اهي برج اڄوڪن عالمن جي حساب تي اهي برج جيڪي اڳي حوت ۾ هوندا ها دلو ۾ هوندا ها سو دلو گذاري حوت سڄو گذاري حوت جي پڇڙي تي آيا آهن. ايترو آئوٽ ٿي ڪري اهي محاذات. اهو هڪڙو انهي نجوم جي علم وارن جي ڳالهه هئي مان صرف انهي جي لاء چيو ته انهي لاء توهان جي ذهن سازي هجي. سمجهو يا نه سمجهو ايترو ته آهي ته ضرور اها محاذات بدلجي وئي آهي تنهنڪري حساب بيڪار آهي. ايتري سمجهائڻ لاء باقي جيڪو انهي علم النجوم سان واسطو رکندو انهي کي پوء اها شيء آساني سان سمجهه ۾ ايندي آهي. ۽ اها جيڪا هنن ٻڌائي آهي ته پڇڙيء حوت تي پهتي آهي اها به غلط ڳالهه آهي اڃا به پري آهي.

ان کي رد ڪرڻ جي لاء جيڪا حديث شريف اچي ٿي سو من خط وافق خطه خطه انهيء تي اهو لکيو اٿن مطلب ته اهڙو بيڪار آهي ته اهو جيڪو ساحر هو سو چوي پيو ته مانکي ڪو اهڙو ڇوڪرو ڏيو ته مان هن کي علم سيکاريان ٿو پوء تهان کي ويٺو ٻڌائي قسمتون تهان جون سو اهو ڇوڪرو هن ساحر ڏي ڇڏيو هلندي هلندي واٽ تي هڪڙو بزرگ هوندو هو راهب اهو هيو عيسيٰ عليه السلام جي زماني ۾، اهو ايندو هو انهي بزرگ وٽان جو لنگهندو هو ته ڪڏهن لڙي بزرگ وٽ جو ويو ته بزرگ جا حالات تمام سٺا، نيڪ ماڻهو هو، جادوگر هو، گندي قسم جو ماڻهو، توڙي پوء اهڙو هو ته به اخلاق ڪونه هو، انهيء جي هٿ تي مسلمان ٿي پيو، فيض صحبت کان ولايت ۽ ڪرامت جو صاحب بڻجي پيو، ٻار هو، هڪڙي ڏينهن انهي ٻار ڏٺو ته شينهن بيٺو آهي. ماڻهن جو رستو روڪيون، ماڻهو پريشان هجن، پڇين ڇا آهي چين شينهن بيٺو آهي دڳ بند آ، هن ڇا ڪيو جو پٿر کڻي ۽ هي دعا ڪيئي ته اي الله راهب جو جيڪڏهن دين سچو آهي ته پوء هي جانور منهنجي پٿر سان مري، ماڻهن هن جي آواز للڪار ٻڌي کڻي پٿر هنئين شينهن ڏي هنئين جو ته شينهن مري ماڻهن کي اچي ايمان پيو قلوب ۾ چيو واه!

اهڙيء طرح سان پوء بادشاهه کي ڇوڪري چيو ته هاڻي هڪڙي مان توهان کي ڳالهه ٻڌايان توهان مان کون ٿيا پريشان توهان کي مان هڪڙي ڳالهه ٿو ٻڌايان جي اها ڳالهه توهان ڪندؤ ته پوء مونکي ماري وجهندؤ چيئين ڪهڙي چي ماڻهو گهراء تمام گهڻا تمام وڏا جلسو ڪراء پوء ان جلسي ۾ مان توکي اها ڳالهه پنهنجي ٻڌائيندس جو ماڻهو گهرايون گهڻا. ڏاڍي قدر کون خلق اچي وئي. بادشاهه کي چيائين ته هاڻي توهان هڻو مون کي تير پر اکر پڙهو بسم الله رب الغلام الله جي نالي سان هڻون ٿا تير جيڪو هن ٻانهي هن ڇوڪري جو رب آهي اهو آواز ڪر ته جيئن ماڻهو ٻڌن اهو آواز ڪري سڀني کي ته بابا جيڪو هن ڇوڪري جو رب آهي انهي جي رب جي نالي تي هن کي تير ٿا هڻون

۽ قيامت تائين، لهم عذاب الحريق، دنيا جي اندر عذاب ۽ ولهم عذاب الحريق ۽ باهه جو عذاب آهي انهن کي جهنم ۾ توبه نه ڪيون ته پوء اها سزا انهن کي لڳندي مطلب ته اهو عذاب اصحاب الاخدود تي منحصر نه آهي انهن ماڻهن تي جن مسلمانن کي ان وقت ۾ تڪليف ڏني پر وڏا وڏا جيڪي ماڻهو مومنن کي تڪليف ڏين ٿا اهي دوزخي بڻجي ويندا الله جي پڪڙ کان آزاد نه رهندا. ان الذين آمنوا جن شخصن ايمان آندو، وعملوا الصالحات نيڪي جا ڪم ڪيون، لهم جنات تجري من تحتها الانهار انهن جي لاء باغ آهن جن جي هيٺان وهن ٿيون نهرون خالدين فيها هميشه رهندا انهن ۾ اهو هتي ڪونهي ذلڪ الفوز الڪبير اها وڏي ڪاميابي آهي جيڪا انهن کي ملندي معنيٰ هتي جهان ۾ تڪليف ۽ ايذاء ٿيندا نه گهٻرايو آخرت ۾ ڪاميابي ٿيندي جيڪڏهن جنهن جي مقابلي ۾ هتي جيڪو دنيا جو عيش آهي يا دنيا جي تڪليف آهي آخرت جي نعمت جي مقابلي ۾ ڪا شيء ناهي حتيٰ ڪي ڪيترا شخص آخرت ۾ نعمتون تڪليف جي بدلي ۾ جڏهن ملنديون چوندا ته الله اسان کي جيڪر اڃا ڪا تڪليف پهچي ها جيڪر کلن جا ٽڪرا ڪپجن ها جيڪر اسان دين اسلام جي خدمت ۾ عضوا وڍجن ها اڄ اسان کي هيڏا درجا ملن ها

پيدا ڪري هو الغفور الودود الله تعالي ته غفور آ بخشيندڙ ودود المحب لمن اطاع محبت رکندڙ آهي جيڪو فرمانبرداري ڪري الله جي ذوالعرش وڏي عرش ۽ تخت جو مالڪ صاحب سلطان والملڪ فعال لما يريد هو رب تبارڪ تعالي ڪندڙ آهي جيڪي ارادو ڪري رب تعالي پنهنجي ارادي تي قادر آ جيڪي ڪري ته ڪري هل اتاڪ حديث الجنود تو ڏٺي آهي؟ تو ٻڌي ڳالهه؟ آئي تو وٽ ڳالهه لشڪر جي. لشڪر وارا فرعون فرعون ۽ ثمود واري قوم انهن جو وڏو لشڪر هو. اها خبر توهان کي پهتي؟ ڪيتري قدر هنن بي واجبي ڪئي؟

محيط معنيٰ گهيرو ڪندڙ، محيط معنيٰ عليم بڪل شيء اها معنيٰ به معنيٰ علم سان گهيرو ڪندڙ، قوت سان گهيرو ڪندڙ. بل هو قرآن مجيد پر اهو قرآن آهي مجيد سڳورو جنهن قرآن کي هنن جهٽلايو آهي محض حماقت ۽ بي سمجهيء جي ڪري. ان چند احمقن جي ڪري قرآن شريف جي انڪار جي معاملي کي.

اتي الله تبارڪ وتعاليٰ جو وڏو پهرو آهي ۽ حفاظت آهي ان کان بعد طارق سورت طارق مڪي مڪرم ۾ نازل ٿي ان ۾ به رب تبارڪ وتعاليٰ انسان جي عقيدي کي درست ڪرڻ جي لاء ۽ آخرت جي نتيجي کي ٻڌائڻ جي لاء تجديد ٿو ڪري ۽ ٻڌائي قسم آهي آسمان جو

پٺيء جون هڏيون، هڏيون مرد جون، ڳٽ هڙيون عورت جون. اصل مستقر ۽ مقر ان جو اهو آهي، جايون انهيء مادي جي رهڻ جون ۽ پيدا ٿيڻ جون. پوء وري هيٺ لهي ٿيون اچن. انه عليٰ رجعه لقادر، اهو رب تعاليٰ جنهن کي اتان ٿو آڻي ۽ پيدا ڪري، اهو ان جي موٽائڻ تي قادر آهي، جو ان کي وري موٽائي. رجعه لقادر، رجع معنيٰ موٽڻ. اصل رجع جي جيڪا معنيٰ اصطلاحي آهي سا ٿورڙي وڏي آهي. لغوي اصطلاحي معنيٰ جيڪا اچي ٿي پئي گڏيل، لغوي معنيٰ ته موٽڻ ۽ اصطلاحي معنيٰ المطر يرجع الي الارض بعد ان يخرج منها بخارا انهيء تي ٿورڙو غور ڪيو. هن زمين تي اس ٿي پوي. ان اس جي ڪري زمين سڪي ٿي. جيڪڏهن زمين گرم ٿي ٿئي ته ان گرميء تي پاڻي اندر جيڪو سيڪ جو هوا ٿي ٻاهر نڪري ٿو

مڪر ٿا ڪن مڪر ڪرڻ اڪيد ڪيدا ۽ مان به انهن جي مڪر جو جواب ٿو ڏيان، جواب ڏيڻو. اها آهي معنيٰ هڪڙي ادبي اصطلاحي معنيٰ. معنيٰ ڪنهن ماڻهو جي جرم جي سزا ڏيڻ ۽ انهي کي مشاڪلت ۾ جرم چوڻ.

اچي ٿو حديث شريف ۾ فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم پوء صحابه ڪرام انهيء کان پوء سجدي ۾ ائين ئي چوڻ لڳا سڀ سبحان ربي الاعليٰ الذي خلق فسويٰ جنهن پيدا ڪيو ۽ تمام درست ڪري پيدا ڪيو سويٰ اوجد العالم في ابهيٰ صورت واتم خلقه الله تعالي جهان سڄي کي مڪمل صورت تي جيڪا جيڪا جنهن شيء کي مناسب صورت هئي انهي تي پيدا ڪيو اهو آهي فسويٰ تسويه ڪرڻ معنيٰ برابر ڪرڻ هر شيء کي درست بڻائڻ عين حڪمت ۽ مطابق پنهنجي ارادي جي الذي قدر فهديٰ جنهن مقدر ڪيو معنيٰ، قرار ڏنو، فهديٰ ۽ پوء ان کي هدايت ڏني، قدر لڪل حيّ ما يصلحه هر جيئر کي اها شيء مقرر ڪري ڏنئي جيڪا هن جي لائق هئي، فهديٰ پوء وري هدايت جو رستو هن کي ڏنئي، معنيٰ، اهو طريقو هن کي ڏسيئي جيڪو هن جي اصلاح ڪري. مطلب، هڪڙو آهي وجود ٻيو بقاء، الله تعاليٰ قدر ۾ وجود، هديٰ ۾ بقاء ٻڌايو، پوء وجود دنيا جو،

توهان جي آڏو، گاهن، سلن، اوڀڙن، وڻن، انهن جي پيدائش ۽ انهن جو زوال ۽ انهن جو سارو سارو دور اها درس عبرت آهي. ان کي توهان ائين سمجهو. سنقرئڪ فلا تنسيٰ اسان هاڻي توکي پڙهي ٿا ٻڌايون اها شيء جيڪا تون نه وساريندين. معنيٰ، جبرائيل عليه السلام اچي تو تي قرآن پڙهندو.

اهو ئي رب جي مرضي آهي، ٻيو ڪجهه نه ٿيندو. انه يعلم الجهر وما يخفيٰ، ڄاڻي ٿو الله تعاليٰ اها شيء جيڪا ظاهر آهي جيڪا مخفي آهي. مطلب توهان جي مخفي استعداد کي، توهان جي ظاهري عمل کي، توهان جي ظاهري عمل کي ۽ اندرين نيت کي رب تعاليٰ ڄاڻي ٿو پيو. ونيسرڪ لليسريٰ، اسان توکي آسان ڪري ڏنو آهي سولائيء لاء، معنيٰ قرآن آهستي آهستي توهان تي نازل ڪيو، توهان کي سمجهايو ته جيئن توهان ان کي پوري طرح ڄاڻي ان تي عمل ڪندا وڃو ته جيئن استعمال ۾ به اچي وڃي علم ۾ به اچي وڃي استعمال ۾ به اچي وڃي هي آهي ونيسرڪ لليسريٰ فذڪر ان نفعت الذڪريٰ پوء تون ماڻهن کي سمجهاء جيڪڏهن فائدو ڪري نصيحت نصيحت جيڪڏهن نفعو ڪري ته پوء سمجهاء مطلب هي آهي ته نفعي جي اميد هجي ته پوء سمجهاء جي اميد ڪانهي ته پوء تنهنجي مرضي آهي اختيار آهي ان ۾ نه ڪانهي ڪا معنيٰ جڏهن نصيحت مشروط ضرور آهي ڇو ته امر آهي ذڪر اهو شرط جي جاء تي ان نفعت الذڪريٰ جيڪڏهن نفعو ڏي نصيحت نصيحت جي نفعي ڏيڻ جي توکي اميد آهي ته پوء انهن کي ٻڌاء جي اميد ڪانهي ته ٻڌائين نه ٻڌائين تنهنجي مرضي ڇو ته ٻڌائڻ تنهنجي اجر ۾ آ نه ٻڌائڻ اجر ۾ ناهي باقي انهن کي نفعو ٿئي نه ٿئي سواء عليهم انذرتهم توهان جي لاء برابر ناهي.

عذابن ۾ گذارڻ اها تمنا پيو ڪندو ته جيڪر جي مران يقول الڪافر يا ليتني ڪنت ترابا قد افلح من تزڪا ڪامياب آهي اهو شخص جيڪو پاڻ کي سنواري پاڪ ڪري آيو صاف ڪري آيو معنيٰ ظاهري طرح سان باطني طرح سان حسي معنوي طرح سان جيڪي به نجاستون آهن شرڪ جون ڪفر جون قلب جون قالب جون عقائد جون اخلاق جون انهن سڀني کي گندگين کي پري ڪري صفائي ۾ آيو اهو آهي تزڪا

۽ ڍڪي وڃڻ واري جيڪا هر ڪنهن کي ڍڪي ويندي ڇانئجي ويندي ۽ قبضو ڪري ويندي الله تعاليٰ فرمائي ٿو هل اتاڪ حديث الغاشية ڇا تو وٽ آئي آهي خبر قيامت جي اها ڳالهه ٻڌڻ جهڙي آهي، جيڪا تمام مخلوق تي ڇانئجي ويندي ۽ جنهن جو اثر ساري عالم تي پوندو. ڇا اهڙي شيء جي خبر توکي آئي آهي، جيڪا غاشيه آهي، ڍڪي وٺندڙ آهي، معنيٰ قيامت؟ قيامت جي خبر توهان وٽ آئي آهي؟ الله تعاليٰ فرمائي ٿو، رسول الله صلّي الله عليه وسلّم! مقصد ان منجهان آهي ڪفار کي يا مخاطب جيڪي به آهن انهن کي اها ڳالهه سمجهائڻ ته الله تبارڪ وتعاليٰ جو وڏو ضابطو آهي ڪائنات تي ۽ مخلوق سڀ هڪڙي اهڙي موقعي تي حاضر ٿيڻ واري آهي انهي ڏينهن ٻه جماعتون ٿي پونديون وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة

اهڙي حالت ۾ اهي شخص اچي حاضر ٿيندا پوء انهن جون محنتون جيڪي دنيا ۾ هونديون تڪليفون سي سڀ حق تي نه هونديون تنهن ڪري اڪارت ٿي وينديون دنيا ۾ ڪم ڪندا هيا ڪم ڪري ٿڪجي پوندا هيا پر الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قيامت ڏينهن انهن جي عمل جي لاء ڪا ترازي اسان ڪونه رکنداسين دنيا جي اندر به تڪليف ۾ هيا هاڻي آخرت ۾ به تڪليف ۾ آهن ڪافر ماڻهو دنيا ۾ وڏيون وڏيون رياضتون ۽ مصيبتون

جو اهو صحت کي وڌائي، ڀلا يغني من جوع نڪي ڪفايت ڪندو بک کان، اهڙي قسم جو هڪڙو کاڌو هوندو جو انهي ۾ ڪنهن قسم جو نفعو جسم کي نه هوندو، نه ڪو بک کان بچائيندو نه ڪي انسان کي ٿلهو سٻر ڪري صحت ان جي کي بهتر بڻائيندو. کائڻ منجهان مقصود هوندي آهي يا لذت حاصل ڪرڻ يا بدن کي فربه بڻائڻ. يا بک کي ختم ڪرڻ، ضريع جي کائڻ سان انهن ٽنهي شين مان ڪا به حاصل نه ٿيندي. لذت ۽ مزي جي نفي آهي، ڇو ته ان جي نالي منجهان سمجهه ۾ ائين ٿو اچي ڄڻ ڪوڙي قسم جو گندو وڻ ٿيندو آهي ۽ باقي ٻيو آرام به ڪونه ٿيندو. ڇو ته دوزخ ڪا عيش جي جاء ناهي، آرام جي جاء ناهي. رسمي طور انهن جي مطالبي تي هنن کي اهڙي شيء ڏني ويندي، جيڪا انهن جي عذاب کي وڌائيندي. اهو کاڌو هنن جي عذاب کي وڌائيندو، تنهنڪري هنن کي ڏنو ويندو. مگر هو اهو کاڌو کائيندا. بک جو عذاب شديد هوندو. هن سان وري نوعيت عذاب جي بدلبي تنهنڪري هي به عذاب جو قسم آهي. وجوه يومئذ ناعمه هڪڙا جي چهرا هوندا تر و تازه معنيٰ جيڪي الله جي قرآن سان تعلق رکن ٿا، نبي جي ٻڌايل حڪم تي هلن ٿا. مڪي وارن کي رب تعاليٰ سمجهائي ٿو ته ائين ڪريو، جيڪر نه ته اهڙي بري حالت ٿيندي، کاڌو پيتو حرام ٿي ويندو، جهنم جي باهه هوندي. جيڪر فرمانبرداري ڪندؤ ته توهان جا چهرا تر و تازه هوندا. لسعيها راضيه پنهنجي محنت تي خوش ٿيندڙ جيڪا دنيا ۾ هنن محنت ڪئي اها هنن جي صاب پئجي وئي. في جنت عاليه باغن ۾ هوندا جيڪي اوچا باغ، بلند، وڏا باغ هوندا جن ۾ هو رهندا. لا تسمع فيها لاغيه ته انهن ۾ ڪا بڪواس، گندي گفتگو، طعنو تنڪو، گار وغيره، ڪانه ٻڌندين، نه ڪي ڪو ذلت آميز اکر. اهڙي قسم جو هڪڙو عزت وارو ملڪ آهي، عيش وارو ملڪ آهي، آرام وارو ملڪ آهي، رضا جي، رب جي رضا جي ۽ رحمت جو ملڪ آهي. فيها عين جاريه، ان ۾ چشمو وهندو هوندو. فيها سرر مرفوعه، چشمو وهندو پاڻي جو، جتان ماڻهو بهترين پاڻي پيئندا. عجيب عجيب قسم جا هتي چشما آهن، انهيء جنس جي لاء تنوين آيل آهي. ڪيئي هوندا چشما، جنس هوندي آ، قليل ۽ ڪثير تي شامل ٿيندي آهي، تنهنڪري عين جاريه هڪڙو ٻڌايو ويو، مگر گهڻا ئي هوندا، جنس جو استعمال پنهنجي افراد تي. فيها سرر مرفوعه، ان ۾ کٽون هونديون، مرفوعه بلند، تخت شاهي هوندا، جهڙا بلند هوندا تخت شاهي، مٿي مٿي، ائين نه هوندو ته ڪو هيٺ هجن. ننڍڙا هجن تمام عجيب قسم جا ٺهيل هوندا اڪواب موضوعه آب خورا هوندا رکيل پاڻي پيئڻ جا عجيب صاف نفيس قسم جا برتن جنت جا برتن هوندا جن کي ماڻهو استعمال ڪندو پاڻي پيئڻ جي لاء صاف ٿيل رکيا آهن

جنهن کي غاليچا چئجي، اهي، اهي مخمل جا هوندا، طنافس ريشم جا هوندا.